پس هوندس لڏو. الله جو ڪلام ائين ئي ٿي سگهي ٿو، نه ته هن عبارت جون ٻه ٽي صورتون ٻيون به هيون، اهي هيء، اذا زلزلت الارض الزلزال، اذا زلزلت الارض زلزالا، هتي آهي زلزالها، اهو ضمير وري ٿو زمين ڏي، جيڏي جو آهي زمين ايڏو ايندس لڏو. اها معنيٰ.

يومئذ تحدث اخبارها تنهن ڏينهن ٻڌائي ڇڏيندي اها زمين پنهنجون خبرون پنهنجون خبرون اها زمين ٻڌائيندي ڪهڙيون ته بان ربڪ اوحيٰ لها هن ڪري ته تنهنجي رب ان کي اهو حڪم موڪليو هوندو يعني جيڪي به خبرون آهن سي سڀ ان قيامت جي ڏينهن تي ظاهر ٿي وينديون ۽ اها زمين سڀ خبر ٻڌائيندي پنهنجي زبان حال سان هر ڪنهن کي پتو پوندو ته هاڻي واقعي قيامت اچي وئي حيرت انگيز زلزلو اهو ٿي ويو گويا اهو زلزلي جو هجڻ اهو زمين جي خبر آهي يا اها خبر ڏيندي زمين خود شاهدي ڏيندي ته فلاڻي شخص مون تي هي نيڪي جو ڪم ڪيو فلاڻي شخص منهنجي مٿان هي برو ڪم ڪيو فلاڻي ناحق خون ڪيو فلاڻي زبان سان هيئن چيو، زمين ان جي مٿان خبر ڏيندي. رب تبارڪ و تعاليٰ جي حڪم سان ان زمين کي ۽ ان جي بيان کي ائين کوليو ويندو بان ربڪ اوحيٰ لها الله ان کي حڪم ڪيو آهي يومئذ يصدر الناس اشتاتا ان ڏينهن ماڻهو ٿي پوندا متفرق ٽولا ٽولا طرح طرح جا هر هڪڙو پنهنجي پنهنجي فريق سان گڏ هوندو، جيئن حديث شريف ۾ اچي ٿو، جنس اعمال تي ماڻهن کي گڏ ڪيو ويندو، جهڙي جهڙي جنس عمل جا شخص هوندا انهن کي، پهرين تقسيم ٿيندي وامتازوا اليوم ايها المجرمون اي ڏوهاريو هڪ طرف ٿي وڃو، ان کان پوء انهن مجرمن ۾ وري جنسون انهن جي جرم جون رکي انهن تي شخصن کي گڏ ڪيو ويندو، هي روايت ۾ ٿو اچي حديث شريف جي اندر.

ماڻهوء جي ذهن ۾ ظاهر ٿي ڪري ۽ ٻڌائي ٿي. ان کان بعد آهي سورت عاديات ان عاديات ۾ خير ۽ شر جي عاملين جو مقام ۽ مرتبو ان کي ظاهر ڪيو ٿو وڃي ۽ رب تبارڪ و تعاليٰ جا جي وفاداريء جو هڪڙو طريقو ۽ رستو ٻڌايو ٿو وڃي

پر جيئن ته قرآن شريف آهي ۽ ان قرآن شريف جي اعمال ۾ خاص طرح سان جهاد وڏي شيء آهي، تنهن ڪري مفسرين مجاهدن جا گهوڙا هتي مقرر ڪيا آهن. وري جيئن ته هر قوم ان ۾ مخاطب آهي، ڪفار به ۽ مسلمان به، تنهن ڪري فطري مثال ڏئي عام گهوڙن جي ڳالهه ٻڌائي وئي آهي ته، توهان جا گهوڙا توهان جي مخلوق ناهن. توهان جا گهوڙا توهان جا پيدا ڪيل ناهن، چار ڏينهن توهان گاهه چارو کائن ٿا، ايتري قدر اهي وفادار ٿا رهن جو توهان کي پنهنجي پٺيء تي کڻي جيڏانهن هنن کي حڪم ڪريو اشاري تي پيا هلن، سرفروشي ڪن، جان جي بازي لڳائن، حڪم ڪريو ته دشمنن جي وچ ۾ تير ۽ تلوار کان ۽ گولين جي بوڇاڙ کان ڪڏهن به اهي باز نه اچن ۽ وري جيڪڏهن انهن کي ڪڍو ته پاڻ کي ڪيترا به زخم ٿين مگر توهان جي ٻاهر ڪڍڻ جي لاء ايڏي محنت، جان زيان ٿي وڃي ته به پرواهه ناهي. الله فرمائي ٿو ته گهوڙو ۽ جانور جيڪو تنهنجو چار ڏينهن گاهو، گاهه ۽ ڪک کائي وفادار ٿو ٿئي ايڏو شڪر گذار ٿو ٿئي. اي انسان! تون پنهنجي رب جي لاء ايتري قدر ڇو بي شڪر ٿيو آهين. عام گهوڙن جي وصف ٻڌائي وڃي يا خاص مجاهدن جي گهوڙن جي ڳالهه ڪئي وڃي. ٻئي معنائون هن ۾ صحيح ٿي سگهن ٿيون. والعاديات ضبحا قسم آهي انهن گهوڙن جو جيڪي هانبارو هڻي هلندا آهن. سيني منجهان گهوڙي جي ڊڪڻ جي وقت آواز پيدا ٿيندو آهي ۽ ان جي سخت ڊڪڻ ۽ وڏي محنت جي نشاني آهي جو اهو گهوڙو يڪو ڊوڙندو رهندو آهي تڏهن هن جي سيني منجهان آواز پيدا ٿيندو آهي. فالموريات قدحا ۽ ٻاريندا آهن چڻگن کي ڌڪ سان قدح چئبو آهي ڌڪ کي جو انهن جي سنبن کي هيٺان لوهه لڳل هوندو آهي پوء جبلن تي جڏهن زور سان ڊوڙندا آهن ته انهن جي پيرن منجهان پٿرن تي لڳڻ سبب باهه پيدا ٿيندي آهي، ان جي شدت عدو ۽ گهڻي سخت ڊڪڻ جي نشاني، قوت سان ڊوڙڻ جي نشاني تيز رفتاري شاهدي آهي گهوڙن جي جيڪي ڊوڙندڙ گهوڙا هانبارو هڻي هلندڙ ۽ پوء ٻاريندڙ باهه کي پيرن جي ٺوڪرن سان فالمغيرات صبحا ۽ غارت ڪندڙ صبح جي وقت پنهنجي سوارن کي چاڙهي وڃي هڪڙي اهڙي علائقي تي پهچن جتي انهن کي جنگ ڪرڻي آهي، غارت ڪرڻي آهي. اهي جيڪڏهن مجاهدن جا گهوڙا وٺجن يا عام غارت گري جهڙي طرح سان عرب جي اندر ڪيترا ماڻهو ائين گهوڙن تي نڪري غارت هڻندا هئا، الله تعاليٰ فرمائي ٿو، اهڙي خطرناڪ جاين تي توهان جا گهوڙا بي خطر، بي خوف ٿي، دشمن جي فوج ۾ وڃي ٿا گهسن اها معنيٰ ۽ غارت ۾ جدر صبح جي وقت ڇو ته صبح جي وقت ۾ گهڻو ڪري ماڻهو غافل به هوندا آهن ۽ ان وقت ۾ اهي گهوڙا وڃي اتي پهچندا آهن ۽ اهي ماڻهو ان وقت سڀئي مجتمع هوندا آهن اها هڪ بهادري جي نشاني آهي جو رات جي بجاء صبح جو اتي پهچن فاثرن به نقعا

پوء وچ ۾ کڻي وڃن انهيء سوار کي فوج ۾ وڏي هڪڙي فوج ۾ وڃي هن کي پهچائن جمع معنيٰ جماعت الاعداء دشمنن جي وچ ۾ ان غبار منجهان کڻي ان کي وڃي اتي دشمنن جي وچ ۾ پهچائن الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته انهن گهوڙن جو توهان خيال ڪري ڏسو ته ڪهڙو ڪم آهي ۽ ڪهڙو قدر آهي ٻانهي کي پنهنجي رب سان اهڙيء طرح شڪرگذار رهڻ گهرجي. انسان کي رب جيڪي قوتون عطا فرمايون آهن، تن کي سندس رستي ۾ خرچ ڪرڻ گهرجي. ڪهڙو نه بي شڪر انسان ايڏين صلاحيتن کي ناجائز استعمال ڪري. پاڻ جيڪر غور ڪري ها ته گهوڙي جي حالت هن کي شاهدي ڏئي رهي آهي ته پنهنجي مالڪ حقيقيء سان توهان ڇو نه ٿا وفادار ٿيو، جڏهن هڪڙي مجازي مالڪ سان چئن ڏينهن جي کاڌي کارائيندڙ خدمتگذار سان گهوڙا ايتري قدر وفادار ٿين ٿا پوء ائين نه آهي ته چئبو ته انسان انهن گهوڙن کان به وڌيڪ رب جي آڏو گهوڙن کان به تمام گهٽ وفادار ٿيو ته رب تبارڪ وتعاليٰ جي آڏو اها وفاداري ٻانهي کي لازم هئي ان الانسان لربه لڪنود اهو ٿيو وڃي جواب قسم جو بيشڪ انسان پنهنجي رب جو ناشاڪر آهي ڪري ها شڪر پر هن ناشڪري ڪئي ڪري ها وفاداري پر هن بيوفائي ڪئي جيڪا گهوڙن کان سبق سکي ها تڏهن به پنهنجي مالڪ جو وفادار بڻجي وڃي ها جنهن گهوڙي پنهنجي جان کي خرچ ڪيو آ هن کي پنهنجي جان ۽ مال مالڪ جي حڪم تي هر اشاري تي خرچ ڪرڻو کپندو هو انه علي ذالڪ لشهيد انه جو ضمير انسان جو ورايو ته پوء معنيٰ ٿيندي هي ته اهو انسان انهي کي ڏسندڙ آهي چندڙ آ هڪڙي معنيٰ معنيٰ انهي حالات کي انسان پيو ٿو ڏسي ايڏي سرفروشي مجاهدن جي گهوڙن جي ۽ وفا شعاري انهن جي ۽ شڪر گذاري انهن جي اکين جي سامهون آهي پوء به هي نٿو محسوس ڪري انه اهو انسان انهي حال تي واقف آ هڪڙي معنيٰ انه جو ضمير ورايو رب تبارڪ وتعاليٰ ڏي مرجع ۾ هو وڌيڪ قريب آ اهو رب انهيء انسان جي حال تي واقف آ، تنهن هوندي به ايڏي بي شڪر کي وري به نعمتون پيو ڏئي. زندگي جيڪا ڏني ٿس اها هن جي وقت کان اڳ ۾ نه کٽائي. رزق جيڪو مقرر ڪيو ٿس هن جي بي شڪريء ڪري ان کي نه ڪاٽي. اهو الله انهيء ٻانهي بي شڪر جي مٿان پوري طرح واقف آ. انه لحب الخير لشديد. هاڻي اهو ضمير وري ورايو انسان ڏي. بيشڪ اهو آدمي مال جي محبت ۾.

ته مٿن وحي نازل ٿيڻ لڳو، آثار وحي جا شروع ٿيا ۽ ان وقت سندن جسم تي پگهر وغيره يا اهڙي قسم جي ڄڻ بار محسوس ٿيندو هيو، پوء جڏهن آرام ۾ آيا اهو بار لهي ويو، فرمايائون ته اين السائل ڪأنه حمده، فرمايو ته اهو سائل ڪاٿي آ ڄڻ ان جا شڪر گذار ٿي پيا. ڇو ته هڪڙي شخص جي سوال تي رب تبارڪ و تعاليٰ پنهنجي طرفان وحي الاهي پيغام موڪلي اهو وڏو هڪڙو الله تبارڪ و تعاليٰ جو احسان ۽ عنايت چئبي پوء ان تي ڏاڍو خوش ٿيا پوء هن چيو ته سائين مان آهيان فرمايون ته پنهنجي انهي سوال کي وري موٽاء پوء هن چيو سائين او ياتي الخير بالشر خير شر کي آڻيندو آهي فرمايائون ته خير شر کي نه آڻيندو آهي پر هڪڙو مثال توهان کي ڏيون ٿا جانور هوندو آهي اهو گاهه کائيندو آهي پوء هڪڙو جانور اهڙو هوندو آهي جو گاهه کائيندو آهي کائي وري ڊڪندو ڊوڙندو آهي اس ۾ ڀڄندو آهي وري موٽي اچي گاهه کائيندو آهي ڪجهه پيشاب ڪندو ڪجهه لڏ لاهيندو وري اچي گاهه کائيندو ائين نيڪال ٿيندو ويندو هن جو اهو چاڪ به ٿيندو بک به لاهيندو آرام ۾ رهندو هڪڙو جانور اهڙي قسم جو آهي ها ٻيو جانور اهڙو جو کائيندو آهي ته يڪو کائي ايڏو ڍؤ ڪندو آهي جو پوء ٻٽجي ويندو آهي پوء يا ته مري پوندو آهي يا ته مرڻ کي ويجهو ٿيندو آهي فرمايو ته آهي ته گاهه سٺي شيء سائي ترو تازه شيء پر هڪڙو جانور انهي ۾ بچي وڃي ٻيو قريب موت کي ٿئي اهڙي طرح هيء ملڪيت ۽ دولت آهي ته خير

اٿاريو ويندو قبرن منجهان معنيٰ اهو وقت به اچڻ وارو آهي جو ماڻهو کي قبر منجهان الله تعاليٰ اٿاريندو ۽ اهي سڀ جسم انهن جا نڪري پوندا ٻاهر ۽ انهن کي ساهه پئجي ويندو پوء اتي ته نه ڪو مال نه ڪا ملڪيت هوندي انسان کي اتي اعمال جي ضرورت آهي حصل ما في الصدور ۽ تحقيق ڪرائي ويندي انهي شيء جي جيڪا جو انسان جي سيني ۾ آهي، سيني مان مراد دل، ذڪر محل جو، جاء جو، ارادو اتان حال جو آهي، يعني رب تبارڪ وتعاليٰ سيني جا راز کولي ۽ انهن جا ٻاهر ڪندو، ڪا به شيء الله کان مخفي نه رهندي، ان ربهم بهم يومئذ لخبير ۽ رب تبارڪ وتعاليٰ انهي ڏينهن انهن جي حال جي پوري خبر وٺندو ۽ انهن جي حالات کي پوري طرح ظاهر ڪندو. هر چند جيترو ٿي سگهي الله جو علم ايئن ته هر وقت بندي سان لاحق ۽ متصل آهي، ظاهر هجي يا باطن هجي ان تي رب جو علم محيط آهي پر انهي ڏينهن ان شخص جو علم هر شخص تي ظاهر ٿيندو هر هڪڙو ماڻهو هر هڪ ٻئي جي چڱ مڙسي ڏسندو ڪنهن کي انڪار جي گنجائش نه هوندي. اها آهي ڳالهه لخبير جي معنيٰ، باقي ائين ته الله تعاليٰ دائم خبردار ۽ خبر رکندڙ آهي. حصل ما في الصدور اي ظهرت اسرار الصدور من خير ومن شر خير ۽ شر جا راز سڀ ظاهر ٿي پوندا ۽ پوء هر هڪڙو ماڻهو انهن رازن کي ڏسندو اها معنيٰ هتي لخبير جي آهي باقي ائين ته الله تعاليٰ هميشه دائم خبردار آهي. هن ۾ به محنت انسان جي متفرق اها ٻڌائي وئي. ان کان پوء قيامت جي هڪڙي ٻي حالت الله تعاليٰ ٻڌائي ٿو اذا زلزلت الارض زلزالها کان بعد القارعه القارعه سورت اها سورت مڪي مڪرم ۾ نازل ٿي هئي هن قيامت جو هو انڪار ڪندا هئا ۽ چوندا هئا ته وري ٻيهر اسان اٿنداسون اهو ناممڪن آهي القارعة معنيٰ قيامت ما القارعة ڇا آهي اها قيامت ٺوڪيندڙ وڄائيندڙ اها معنيٰ آهي هن جي جيڪو ٺوڪر هوندي سا دلين تي سخت هوندي يا انهي جي ٺوڪر جو آواز تمام وڏو هوندو جو ڪنن تي تمام شدت ڪندو. القارعة قرع چئبو آهي ٺوڪر کي. مطلب هي ٿيو ته حادثو قيامت جو ايڏو هولناڪ ۽ منظر ايتري قدر ڀيانڪ هوندو جو ماڻهو سڀ حيرت ۾ پريشاني ۾ اچي ويندا. وما ادراک ما القارعة ڇا خبر آهي توکي نبي ته ڇا آهي اها قارعة اي اي شيء هي قارعة ڇا آهي؟

گهٽي جي پشم ته پوء اها صوف آهي ۽ جيڪڏهن انهيء کي رنگي ۽ تنبي صاف ڪجي ته پوء عهن آهي. اهو آهي لفظ جي معنيٰ ۾ فرق. ته الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته انهي ڏينهن ماڻهن جو اهو حال هوندو جيڪا اها پشم تنبيل هوندي آهي پوء ڌڪ هڻڻ سان پوء هوا تي الرندي آهي ۽ ذرات ڏسڻ ۾ ايندا آهن رنگ جي ڪري نه ته هو نه ايندا آهن ڏسڻ ۾ رنگ جو هوندو منفوش معنيٰ تنبيل ماڻهو ته ماڻهو ته ائين هوندا پر جبل جيڪي ايڏا وڏا پهاڙ آهن ۽ ثقيل هن ۽ زمين ۾ اندر ڪلن وانگر کتا پيا هن الائي ته ڪيتريون انهن جون هيٺ پاڙون گهسيل آهن پر انهن جو اهو حال ٿيندو جو اهي به تنبيل ان وانگر پيا اڏرندا ۽ ٻيو رنگ جبلن کي آهن تنهن ڪري ان رنگن ڏانهن به اشارو ٿي ويو ته پنهنجا رنگ انهن جا هوندا جيئن فرمائي ٿو من الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ڪي ڪارا ڪي اڇا ڪي ڳاڙها جبلن جا رنگ آهن تنهن ڪري هتي انهن کي تشبيهه ڏني وئي آهي انهن تنبيل رنگيل ان سان اما من ثقلت موازينه وزن جيڪڏهن هوندو ته عمل صالح کي هوندو باقي ٻئي شي کي وزن ڪونهي اعمال صالحه کي وزن هوندو ان ڏينهن دنيا جي ڪنهن ثقل کي به وزن نه هوندو باقي جن شخصن، اهي شخص جن جا ڳورا ٿيا عمل انهن جا، موازين، ميزان، مراد هتي عمل آهي. معنيٰ حسنات هن جا فضائل، اعمال صالحه، وڌي ويا هوندا. فهو في عيشة راضيه پوء اهو رهندو پسنديده عيش ۾، پسنديده گذران ۾، راضيه معنيٰ پسنديده، عيش معنيٰ گذران، بهتر گذران ۾ اهو رهندو. عمل جنهن جا وزني عمل هوندا، اهو اهڙي طرح سان هوندو. ڏسڻ ۾ ته ڪيترو ئي ڪنهن جو عمل هجي پر جڏهن اخلاص جو ان ۾ روح آهي ته پوء وزن آهي الله تعاليٰ فرمائي ٿو ڪيترا ماڻهو سمجهندا آهن ته اسان تمام وڏا ڪم ڪيا آهن ڏاڍا اها سڀ الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته ائين ڪونهي انهن جا جڏهن عمل توربا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ان جو وزن ڪونه هوندو قيامت الله تعاليٰ ڪهف سورت ۾ ٻڌايو آهي معنيٰ ان ۾ اخلاص هجي نيت هجي اندر پوء انهن جو عمل وزنائتو ٿيندو اما من خفت موازينه باقي جن شخصن جا عمل هلڪا ٿي پيا فامه هاويه پوء ماء ان جي هاويه آهي جنهن ماء جي گود ۾ ماڻهو پوندو آهي انهي ۾ اها ماء هن کي چنبڙيل هوندي آهي هتي صرف ايتري تشبيهه آهي معنيٰ وڌيڪ ڪيفيت جي نه مطلب ته ٽڪاڻو جاء يا مرڪز ام جي معنيٰ به هوندي آهي مرڪز معنيٰ ان جي رهڻ جو مرڪز به هاويه هوندي

اها جيڪا هي پويان اچي ٿي، سو اها سڪت جي هي آهي. اها ايندي آهي قرآن پاڪ ۾ اچي ٿي پئي اهڙي طرح هڪ ٻن جاين تي جيئن هلڪ عني سلطانيه ۾ آيل آهي يا ٻين اکرن ۾. نارن حاميه اها باهه هوندي هڪڙي گرم ملتهبتن ٻرندڙ ڄڀيون ماريندڙ اهڙي هڪڙي باهه آهي جنهن باهه تي هن جو مرجع هوندو اتي اچي انهيء باهه ۾ هي پهچندو. هي سورة القارعة هئي، هن ۾ به جزاء الاعمال جيڪي انسان جون محنتون متفرق آهن، ان سعيڪم لشتٰي، ان جو بيان هتي اچي ويو. متفرق محنت آ، هڪڙن جا عمل ڳرا، ٻين جا هلڪا، هڪڙن جو عيش پسنديدو، ٻين جي جاء جهنم ۾. اهو سارو جيڪو نظام آ، دنيا جي زندگيء جو، هڪ نيت تي آهي. جيڪڏهن انسان پنهنجي نيت کي مضبوط ڪيو آ، ته پوء ڪاميابي آ، جيڪڏهن نيت ۾ ڪمزوري اچي وئي، پنهنجي رب تبارڪ و تعاليٰ جي رضا سان هن جي نيت مضبوط نه رهي آ ته پوء اهو زيان ٿي ويندو. دنيا جي اندر ته پوء ڪيتريون اهڙيون شيون آهن جيڪي ماڻهو کي نقصان ٿيون پهچائن، تن ۾ وڏي شيء آهي انسان جو حرص، تڪاثر چئبو آ حرص کي. هيء سورت تڪاثر مڪي مڪرمه ۾ ۾ نازل ٿي. الهاڪم التڪاثر توهان کي غفلت ۾ وڌو آهي، بهتات ۽ ڪشادگيء، حرص، تڪاثر معنيٰ مال جي گهڻائي، تڪاثر في الاموال والاولاد، انهيء توهان کي حرص ۾ وجهي ڇڏيو آهي، ايتري قدر حتي زرتم المقابر، ان جي معنيٰ هيئن به ڪڏهن ضد ڪري چوندا هئا ته منهنجو مال گهڻو، منهنجي اولاد گهڻي، پوء جيڪڏهن موجود نه هوندي هئي ته اهي پنهنجي زمينن ۽ ڪارخانن ڏي انهن کي وٺي ويندا هئا، پنهنجا مئا مقام ۽ انهن جون قبرون به وڃي ڏيکاريندا هئا. مقابر کي وڃي ڏٺو اٿئي اها معنيٰ معنيٰ پنهنجي ان دعويٰ کي پوري ڪرڻ جي لاء گهڻيون قبرون ڏيکارڻ گهڻا ڪارخانا ڏيکارڻ گهڻي اولاد ڏيکارڻ انهي سان به توهان پنهنجي ڪاميابي سمجهندا هيو حالانڪه اها ڪهڙي نه غلطي آهي ته ساز سامان دنيا جو ڏيکاري ۽ انسان پنهنجي عزت وڌائي

۽ ٻه هجن ڇو ته هڪ ٻئي جي سهاري تي وڌيڪ طاقت رکندا آهن، ما ذئبان جائعان ارسلا علي غنم ۽ وري انهن کي بڇيو وڃي ٻڪرين تي معنيٰ ٻڪريون ڏين ٿيون بگهڙن تي بڇ ته اها به وري ٽي طاقت بگهڙ کي ايتري قدر هلاڪت جو سامان هڪڙو ٻڪرين جي مٿان ۽ وري اهي به غنم غنم چئبو آهي رڍ جي مال کي ٻڪري کي چئبو آهي شاة اهڙي اهڙو هڪڙو جيڪو تمام نماڻو مال آهي جو زور جي وقت ۾ رڳو ڳوڙهو ڪري اهي پوندا آهن هڪ ٻئي جي مٿان اهي بگهڙ اهڙا حريص بدنيت جو انهن کي اچي ڦاڙين مارين تباهه ڪن ته جيڪي کڻڻو هجن پڇاڙي هڪ اڌ کڻي وڃن کائي وڃن نه ته حالي زيان ڪن فرمايو ته انسان تي انسان جي دين تي ٻه شيون وڌيڪ حملو ڪنديون آهن ان بگهڙن کان به جو انهن پهرن کي وڃائن سو ٻه شيون ڪهڙيون؟ هڪڙي زر جي طلب ۽ ٻي عزت جي طلب. حب المرء لماله وشرفه لدينه دين کي نقصان به افسد لدينه جو تعلق ٿي ٿو وڃي فساد سان دين جو ۽ نقصان پهچائيندا ته ٻه شيون هڪڙو آهي ماڻهو جي عزت جي طلب مان عزت وارو هجان انهي عزت ته فرعون کي ان حد تي پهچايو جو فادر پهلو غرق هليو ٻڏو تباهه ٿيو

واعدن تي، نبيء جي خبرن تي ايتري قدر اعتماد آهي جو جيڪا به الله الله جي رسول ڳالهه ٻڌائي اها صحيح آهي. يقين هن کي حاصل ٿي ويو ۽ اکين سان ڏسڻ مرڻ سان بعد ماڻهو پوء انهن کي اکين سان ڏسندو پوء لتسئلن يومئذ عن النعيم توهان کان ضرور ضرور پڇا ڪئي ويندي هڪڙي ڏينهن نعمتن جي نعمتون الله تعالا جون گهڻيون آهن هڪ ظاهري نعمتون انسان کي جيڪي بدن سان ٻاهر وابسته آهن، ۽ باطني نعمتون جيڪي اندر الله تعاليٰ هن کي جسم ۾ اندر لاڳ ڏنا آهن. ظاهري نعمتون، الله تعاليٰ هن کي انسانيت جو شرف عطا ڪيو آهي، باطن هن کي ايمان الله تعاليٰ ڏنو آهي، جسماني روحاني نعمتون، دنيا دولت ملڪيت عافيت خوشحالي يا رب تعاليٰ عطا ڪئي، الله تعاليٰ انهن سڀني نعمتن جي پڇا ڪندو. حضور انور صلعم جن. هڪڙي صحابيء وٽ ويا، اتي ساٿ سنگت به هئي، پوء اتي کجور کاڌائون، پاڻي پيتائون، پاڻي ٿڌو هيو، فرمايو، لتسئلن يومئذ عن النعيم، توهان هڪڙي ڏينهن الله تبارڪ وتعاليٰ وٽ انهن نعمتن جي جو جواب ڏيندؤ، توهان کان پڇا ٿيندي، اهو فرمايو رسول الله صلعم جن، پوء حضرت صديقه گهٻراٽ ۾ چيو. اي الله جا رسول! اسان کي هنن نعمتن جي باري ۾ پڇا ٿيندي، پاڻ فرمايون ته اهي نعمتون اسان جي مخلوق ناهن، اسان پيدا نه ڪري سگهيون، اهي الله جو خاص احسان آهي، پاڻي جنهن پيدا ڪيو آهي، کجور جنهن پيدا ڪئي آهي، وري اسان کي کائڻ جي توفيق ڏني آهي، تنهنڪري اهي الله جون نعمتون آهن. انسان جي مٿان هڪڙو زمانو آهي جيڪو گذري ٿو، انهي گذريل زماني ۾ جيڪڏهن ڪجهه نعمتن جو قدر ڪري ورتائين ته پوء بچي ويندو ۽ جيڪڏهن انهن نعمتن جو قدر نه ڪيائين ته پوء نقصان ۾ اچي ويندو.

ان کي ٿو چئجي. پوء ان ۾ عمر انسان جي اچي وئي. اها انسان جي تحصيل ڪمالات ۽ سعادتن حاصل ڪرڻ جي لاء گران مايه، جيڪي اهو متاع ۽ سامان رب تعاليٰ هن کي عطا فرمايو آهي. الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته زماني جو قسم آ، توهان جي عمر جو قسم آ، ساري دور جو قسم آ يا ٽي پهري جي وقت جو قسم آ، جو ان کان بعد سج لهي ويندو آ. ماڻهو دنيا جي انهيء وقت ۾ ڏاڍو مصروف ۽ مشغول ٿي ويندو آ. ته جيئن سج لهي تنهن کان اڳ ۾ مان پاڻ پاڻ کي فارغ ڪري وٺان. الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته انهيء، ٽيپهري جي وقت جي ۽ توهان جي مصروفيت جي ۽ فراغت جي شوق جي شاهدي آ ته دنيا جي جهان جي زندگي انهي کان به ٿورڙي اٿو تنهنڪري توهان آخرت جي تڪليفن ۽ مصيبتن کان پاڻ کي بچائي رب تبارڪ و تعاليٰ جي رضا کي حاصل ڪري فارغ ٿي پئو اها معنيٰ آهي. ان الانسان لفي خسر، انسان آهي انتهائي نقصان ۾ وڏو هن کي نقصان آ. جو هيڏي عمر عزيز هن جي ائين ضايع ٿي وڃي ۽ ان منجهان ماڻهو ڪجهه حاصل نه ڪري سگهي. عام انسانيت انهيء نقصان ۽ ٽوٽي ۾ پيل آهي. پوء الله تعاليٰ استثنا ٿو فرمائي، فرمائي ٿو ته انهيء عمر عزيز مان جن شخصن ڀلو نفعو حاصل ڪيو، انهن چار ڪم ڪيا، پوء ڀلائي ٿي. چار ڪم آهن جيڪي انسان کي ڪرڻا آهن ته هن الله جي ڏنل خزاني ۽ دولت کي ڄڻ هن صحيح معنيٰ ۾ استعمال ڪيو. خسر چئبو آهي گمراهي کي، خسر چئبو آهي هلاڪت کي. انسان نقصان ۾ پيل آهي. الا الذين آمنوا جن ايمان ڪيو، آندو معنيٰ الله تي اعتقاد رکيو، الله آهي، تنهن جا ملائڪ حق آهن، ڪتاب آهن، رسول آهن، يوم الاخر، والقدر خيره وشره من الله تعالٰي والبعث بعد الموت الله تعالٰي جي طرفان خير شر آهي، مري ٻيهر الله تعالٰي وٽ حساب ڏينداسون، اهو آهي الا الذين آمنوا. وعملوا الصالحات ۽ نيڪي جا ڪم ڪيو، صالحات اهي اعمال جيڪي انسان کي نفعو ٿا ڏين، اهل ۾ نفعو ڏين.

رب تبارڪ و تعاليٰ وٽ پنهنجي اخلاص کي ثابت ڪري، انهن سڀني ۾ شرڪ ٿي سگهي ٿو. الله جي هيڪڙائي ۾ شرڪ، اهو عام طرح سان علماء ڪرام کان توهان ٻڌو آهي. غير الله کي سجدو ڪرڻ، الله کان سواء ٻين شين کي سجدو ڪرڻ، اها عام معنيٰ آهي ۽ حق معنيٰ آهي. ٻي معنيٰ هيء آهي ته الله جي ملڪ ۾ الله جي خلق تي الله جو قرآن، الله جي رسول جو موڪليل ان جو قانون نه هلي، ٻين جو هلي، اهو وڏو شرڪ آهي. اهو شرڪ آهي آمريت ۾. خالقيت ۾ جيڪو شرڪ آهي سو ته اهو توهان سمجهيو آهي ٻڌو آهي ڏٺو آهي جو خدا خالق آهي پر غير کي سجدو ڪندي آمريت ۾ شرڪ اهو آ ته الله حاڪم آهي محڪوم مخلوق آهي پر قانون غير جو هلي تنهن ڪري حاڪم به مشرڪ آهن اهي هلائيندڙ به مشرڪ آهن جيستائين انهن سان مقابلو نه ٿئي الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ۽ عمل صالح اهو آهي ته مقابلو ماڻهو ڪري انهن سان ڪعبي جي عزت ۾ شرڪ ڪعبت الله جي چوڌاري طواف ٿيندو آهي دنيا ۾ ڪٿي طواف ٿيو طواف ۾ شرڪ ڪعبي جي مٿان غلاف آهي دنيا ۾ ڪنهن ٻي جاء تي ڪپڙو چاڙهيو ويو غلاف ۾ شرڪ آهي ڪعبي جي ڀرسان وڃي ڍور ڪهبا آهن اذا وجبت جنوبها صواف اطعموا القانع والمعتر الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته اتي جڏهن ڍور توهان ڪٺا ته پوء جيڪي گهرن تن کي به کارايو جيڪي نه گهرن تن کي به کارايو معتر چئبو آهي جيڪو اچي وٺي قانع چئبو آهي جيڪو نه گهري بهرحال الله خاطر ڪئي اٿو اها کارايو انهن کي هاڻي جيڪڏهن ڍور کي ڪنهن ٻيء جاء تي ائين تقرب خاطر وڃي ڪهبو، اهو ڪعبي جي عزت ۾ ٽيون شرڪ آهي. چوٿون شرڪ هي آهي ته ڪعبة الله هيڏي ساري دنيا منجهان الله تعاليٰ ٿو فرمائي فولوا وجوهڪم حيثما ڪنتم فولوا وجوهڪم جاتي جو هجو اتي ڪعبي ڏي منهن ڪريو پر جيڪڏهن ڪنهن ٻئي پاسي ڏي منهن ڪيو اهو ڪعبي جي عزت ۾ شرڪ آهي. انهن سڀني ۾ انسان کي عمل صالح ڪرڻو آهي سڀ جهاد آهي رب تبارڪ وتعاليٰ جي هيڪڙائيء ۾ الله جي حڪومت ۾. ڪعبي جي عزت ۾، ڪعبي جي شعائر ۾، انهن ۾ جيڪي به شرڪ آهن، انهن کي دفعي ڪرڻ جو عمل صالح آهي. اهو آهي الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ان ۾ جهاد اچي ويو، ان ۾ تبليغ اچي وئي، ان ۾ صدقات اچي ويا، ان ۾ قربانيون اچي ويون. هي آهي ڪعبة الله، الله تعاليٰ، ڪعبو قرآن، قرآن پاڪ الله جو ڪتاب آهي. انهيء تي عمل ڪرڻو آهي، جيڪڏهن رب تبارڪ و تعاليٰ جي ڪتاب جي مقابلي ۾ ڪو ٻيو ماڻهو پروگرام ٿو پنهنجو پيش ڪري اهو قرآن جي قانون ۾ شرڪ آهي ان کي به ٽاهبو قرآن پاڪ جي حرمت ۽ عزت اها محفوظ آهي اها محفوظ ڪرڻ جو عمل صالح آهي چوٿون آهي حضور انور صلي الله عليه وسلم نبي اسان جي نبي ۽ ٻين نبين ۾ هي فرق آهي ته سوا لک نبين جو نبي اسان نبوت ۾ شريڪ آهي اهي سڀ نبي آهن الله تعاليٰ ٿو فرمائي آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون ڪل آمن بالله وملائڪته وڪتبه ورسله لا نفرق ڪل ۾ اسان جو رسول الله صلي الله عليه وسلم به اچي ويو سڀني ايمان آندو آهي پر فرق ڪهڙو آهي هي ٿيو ما به الاشتراڪ ما به الامتياز آهي رسول الله صلي الله عليه وسلم جي خاتميت بس هن کان بعد وري قيامت تائين ڪوئي نبي نه ٿيندو اليوم اڪملت لڪم دينڪم مان تهان جو دين مڪمل ڪيو ورضيت لڪم الاسلام دينا ۽ مان توهان جي دين اسلام کان راضي آهيان الله تعاليٰ وچ ۾ ٻيو اکر آندو اهو ڇا آهي واتممت عليڪم نعمتي اهو اکر جدا آهي جيڪر نه ته هون عبارت ڪافي اليوم اڪملت لڪم دينڪم ورضيت لڪم الاسلام دينا بس ڪافي اهو پر اتممت عليڪم نعمتي جو مطلب آهي ته توهان جي زندگي جو جيڪو اقتصاديات آهي انتظام آهي توهان جي انسانيت جو ۽ ان قرآن جي قانون سان اهو رکيل آهي توهان جي معاشيات توهان جي، توهان جو انتظام، توهان جي حڪومت، توهان جي عدالت، اها آهي نعمت رب جي. الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته توهان جي نعمت مان اها به ڪامل ڪري ڇڏي، مڪمل ڪئي. جيڪي شخص حضور انور صلي الله عليه وسلم کان بعد قيامت تائين خاتم ان کي سمجهن ٿا، ان جي دين کي مڪمل ڄاڻن ٿا ۽ جيڪي جو انهي قرآن ۾ آهي اهو سڀ حق آهي، انسانيت جو فلاح ۽ نجات آهي، اهي شخص آهن جيڪي. خاتم النبين سيد المرسلين سان وفادار آهن اها وفاداري به عمل الصالحات ۾ داخل آهي وتواصو بالحق صرف ايترو نه جو پاڻ ذاتيات ۾ انهي سڀ ساري ڪردار کي محدود رکن پر انهي اهو سارو حق جيڪو توهان کي ٻڌايوسي انهي حق جي پرچار ڪن ٻين کي به پاڻ سان شريڪ ڪن ۽ پنهنجي جماعت بڻائن ان سعيڪم لشتيٰ توهان جي محنت متفرق آ هڪڙا آهن باطل جي خدمت ۾ ٻيا هن حق جي خدمت ۾ توهان حق جا خدمتگذار ۽ ان جا پرچار ڪندڙ بڻجي وڃو، اهو آهي وتواصو بالحق. پوء ان حق جي پرچار ۾ توهان کي تڪليف پهچندي، پوء مصيبتون اينديون، پوء هڪ ٻئي کي صبر جي تلقين ٿا ڪن ته تحمل ڪريو، صبر ڪريو، انهن تڪليفن کي سهو، رب تبارڪ وتعاليٰ توهان کي نجات به ڏيندو،

بس اها جماعت آهي جيڪا اها احسان واري جماعت آهي باقي نه ۽ اهي ماڻهو لازمي جان جي به قرباني ڪندا مال جي به قرباني ڪندا نه ته نقصان ۾ آهن اهي خاص طرح انسان ڪهڙا آهن ويل لڪل همزه لمزه هتي جيڪا سورت اچي ٿي همزه سورت ان جو بيان آهي ان جو مٿي سورت سان ان طرح تعلق ٿي پيو ويل معنيٰ هلاڪت ۽ عذاب، همزه، همزه، عيب ڪڍندڙ هجي جيڪو ماڻهن جي عزتن کي عزتن ۾ طعنا ڪري ان کي چئبو آهي همزه ۽ ٻيو چغليون هڻي پر پٺ ان کي چئبو آهي لمزه روبرو ماڻهن کي طعنو ڏي

۽ جيڪڏهن ان شخص ۾ عيب ئي ڪونهي ڪو ته پوء ته تهمت آ، اها ته بري شيء آهي ۽ غيبت تمام خراب شيء آهي. الذي جمع مالا وعدده فرمائن ٿا ته اهو شخص آهي جنهن جو ذهن دولت، دنيا ۽ ملڪيت، سامان دنيا جي خراب ڪري ڇڏيو آهي، تنهنڪري هن ۾ طعنه زني ۽ عيب جوئي ٿي پئي آهي. منشا ان جي الله تعاليٰ کي ٻڌائي ته منبع انهيء جي ڪهڙي شيء آهي؟ اهو ماڻهو جو روبرو ڪنهن کي گهٽ وڌ ڳالهائي پرپٺ ويٺو گلا ڪري پنهنجي مجلس کي ماڻهن جي حقارت سان ويٺو سينگاري بيان ڪري ان جو مرڪز ڇا آهي ڇو اها شيء هن ۾ پيدا ٿي آهي الله تعاليٰ ان جو بيان ٿو فرمائي الذي سان صفت ٿو ٻڌائي ان جي جمع مالا وعدده جنهن پنهنجي مال کي گڏ ڪيو ۽ ان کي ڳڻي ڳڻي پاڻ وٽ رکيو منشا ان جي تڪبر آهي ۽ منشا ان جي سبب مال جو آهي جو اهو حرص کان اهو مال گهڻن اسباب جي ذريعي گهڻي گهڻي طرحن سان پيو ٿو اهو گڏ ڪري ۽ ڪوشش ڪري ته متان اهو مال هن کان ڀڄي نه وڃي. اڪثر بخيل جيڪي مالدار هوندا آهن، اهي اهڙيء طرح سان پنهنجي روپئي جو شمار ڪندا ۽ ڳڻيندا، انهن جي آڻڻ جي جا ذرائع ويٺا پهه پچائيندا ۽ اهي بيان ڪري ويٺا مزا اڏائيندا آهن رڳو، پوء جيڪي مال ته نصيب هوندو ماڻهو کي ٿيندو، پر هي همت انسان جي ايتري پست ۽ ذليل همت جو اها حرڪت ويٺو ڪري. الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته اهو ٿو اهو ماڻهو. جيڪو پنهنجو مال ويٺو جمع ڪري ۽ ويٺو ڳڻي انهيء کي ۽ انهيء ڳڻڻ ۾ ۽ جمع ڪرڻ ۾ هن کي لذت حاصل ٿئي. يحسب ان ماله اخلده، ڀانئي ٿو ته بيشڪ ان جو مال اهو هن سان سدا رهندو. خلود ڪندو اهو مال هن وٽ. معنيٰ هن جي، هن جي هڪڙي معنيٰ اها آهي ته مال هن وٽ رهندو يا اهو اخلده اي حفظ له حياته، هن جي زندگي جو، سنڀاليندڙ اهو مال آهي. هي مال کي ٿو سنڀالي پر هن جو تصور اهو آهي ته منهنجي زندگي جو بچاء اهو مال آهي. معنيٰ اهو مون کان جدا نه ٿيندو تائين قيامت جي. لا يفارقها لا يفارقه الٰي حيات حيات اخرٰي ٻي حياتي تائين اهو مال هن کان جدا نه ٿيندو. ايڏو غلط خيال آهي هن کي. حالانڪه المال غاد ورائح. مال ته صبح جو اچڻو شام جو وڃڻو آهي. مال ته ڪا حيثيت نٿو رکي پيو.

ضرور ضرور سٽيو ويندو هڪ باهه ۾ وما ادراک ما الحطمه توکي خبر آهي ته ڇا آهي اها باهه نار الله الموقده اها باهه آهي هڪڙي ٻريل التي تطلع علي الافئده باهه ٻرندي آهي ماڻهو کي لڳندي آهي پهرين ٻاهران جسم ساڙيندي آهي جنهن سان متصل هجي اندر ماڻهو جو ٻچي ويندو آهي دنيا جي باهه ۾ پر هن باهه جو اثر اهو ٿيندو

هڪڙن ٿنڀن ۾ چمنيون هونديون اهڙيون جيڪي ڊگهيون جيئن بٺن جي مٿان چمنيون لڳل هونديون هن اهڙن چمنين ۾ اها باهه ٻرندي هوندي هنن کي انهن ۾ اندر وجهي پيو ڏڪو هو الله تعالي محفوظ رکي بچائي رب تعالي فرمايو اهو دنيا جو دنيا آخرت جو عذاب آهي اهڙي هڪڙي شخص کي جنهن جو ذهن سرمائي الائي ڪڏهن جو ڪڏهن خراب ڪري ڇڏيو آهي جو هن جي آڏو ڪا عزت واري شيء عزت واري ناهي

ابرهو اشرم بادشاهه هو هڪڙو صنعاء جو يمن جي طرف اهو هيو عيسائي مذهب جو ماڻهو ان ٺهرائي هڪڙي پنهنجي مڙهي گرجا ڪپڙا ٻپڙا به هن تي ڏاڍا ۽ سون جا نقش ۽ زيور هن کي پاتل ماڻهو هن جو طواف ڪندا هئا ان ۾ عبادت ڪندا هئا هن چيو ته جيڪر پنهنجي انهيء قبلي ڏي ٻيا به اچن دنيا جا ماڻهو هن اهڙي قسم جي شهرت شروع ڪرائي هيڏانهن جيڪي ڪعبت الله شريف جا مجاور هيا قريش قوم جا ماڻهو ۽ اهڙي طرح ڪعبت الله جي عزت ته گهڻي زماني کان هئي ابراهيم عليه السلام هن جي نئين عمارت ڪئي اصل ته ڪعبت الله شريف پراڻو گهر آهي پهريون پهريون ان اول بيت للذي ببڪة مبارڪاً الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته اها شيء پهرين آهي جيڪا دنيا ۾ آئي مڪه مڪرمه ۾ مگر هاڻي جيڪا تجديد هن جي ٿي ۽ هن کي وڌيڪ مرڪزي حيثيت ملي سا اها ابراهيم عليه السلام جي تعمير کان بعد ته پوء ايڏي پراڻي اها عزت واري جاء هئي هڪڙي مگر هن ڪوشش ڪئي ته انهيء جي عزت کي مان وڃايان اهو غرور هو هن کي دنيا جو جو ڪنهن جي عزت کي وڃائڻ جي ڪوشش ڪئي. پوء هن انهيء جي گهڻي ڪوشش ڪئي. ماڻهن کي حج ٻج به پاڻ ڏي ڪرائي. ماڻهن کي حج کان به روڪي. جيڪي ماڻهو يمن کان حج تي هلن انهن کي به چورائي ته هتي حج ڪريو. ڏٺائين ته ڪم نٿو ٿئي. پوء هن جي دل ۾ تمام غصو ۽ غضب ويهجي ويو. وري اتفاقي حادثو به هڪڙو پيدا ٿي پيو. ڪي شخص هيا هن ملڪ جا ماڻهو، هن عرب ملڪ جا هيڏهن جا حجازي ماڻهو، اهي اوڏهن وڃي نڪتا، جن کي ڪعبة الله جي حرمت دلين ۾ ويٺل هئي، پوء جو هڪ ٻئي کي ڏيکاريون ته هيء اها شيء آهي جيڪا بادشاهه ٺهرائي آهي ۽ اهو ڪوشش ٿو ڪري ته ڪعبة الله جي عزت کي ان جي مقابلي ۾ گهٽ ڪري، سو رات جو به اها کليل هوندي، وڃي انهن ۾ ڪو پاخانو باخانو ڪيو، بي حرمت ڪرڻ جي لاء، وري ڪا باهه ٻاهه ٻاريون ٻاري هيائون ٻاهر انهن قافلي وارن. اتان ڪا هوا آئي لڳي، اهي چڻگون وڃي پيون هن جي رومالن ۽ ڪپڙن ۾ جيڪي ٻاهرون چڙهيل هئس، وٺي باهه به لڳس. سو بادشاهه کي خبر پئي ته ڪير ماڻهو آهن، جاچ ڪرايون ته اهڙا حجازي ماڻهو عرب جي طرف جا ماڻهو هيا، تيئن ئي هن جي ڪاوڙ کي اچي زيادتي ٿي ته انهن پڪ تعصب ڪري منهنجي انهيء عزت واري گهر کي بي عزت ۽ ذليل بڻايو آهي. سو هن چيو ته ته هتيستائين نه ٿيندو. جيستائين مان انهيء گهر کي ختم ڪريان، پوء ته لشڪر ڪاهي هليو. هاٿين جو لشڪر ڪاهي ڪعبة الله شريف جي لاء محسر وادي آهي هڪڙي، منيٰ جي ڀرسان، مزدلفي وٽ، اتي اچي لٿو ۽ هنن عربن ڏي چورائي موڪليائين. ته جنگ توهان سان ڪانهي، صرف مان انهي ڪعبة الله کي ڊاهيندس، ٻيو ڪو مقصد ڪانهي. توهان جي نه ڪو ملڪيت وڃائيندس نه ڪو غارت ڪندس. تنهنڪري هن پنهنجو عزم هنن کي ٻڌايو چئلينج ڏني. خواجه عبدالمطلب صاحب جا اٺ ها ڪي هيڏي انهي علائقي ۾ چرندڙ، سو اهي اٺ هنن کڻي پنهنجا هنيا، ولر اٺن جو هو گهڻو. ۽ لشڪر وارا ائين ڪندا آهن مال ملڪيت به ٻين ماڻهن جي کائيندا آهن جاتي ويندا آهن ڪذالڪ يفعلون الله تعالٰي ته فرمائي ٿو ڪندا ائين آهن خواجا صاحب کي خبر پئي ته بادشاهه وٽ اٺن اهڙو ته پنهنجو خاص لباس جيڪو شاهي قسم جو لباس هوندو آهي بادشاهن اميرن سان ملڻ جو اهو لباس پهري وجيهي شڪل جو حسين جميل ۽ تجمل وارو ماڻهو هو خواجا عبدالمطلب جو ڏاڏو آهي

روايت ۾ اچي ٿو ته اهڙي طرح ٿيو جو ان سوار منجهئون ۽ هاٿيء منجهئون لنگهي زمين ۾ هلي پئي وڃي. اهڙي هنن کي گندي بيماريء خراب پيدا ٿي جو ڪيترا اهي مري ويا، ڪيترا وٺي ڀڳا. اهڙي بري حالت انهن جي پيدا ٿي ۽ جيڪو انهيء ابرهه جي هاٿيء جو خدمتگذار هيو، اهو شخص به اتي رهجي ويو. ۽ اهو جيڪو هوندو هو جو اهو ڪو نه ڪو ڪو ويو ۽ اتي ئي رهجي ويو باقي هاٿين جو لشڪر ڪي وٺي ڀڳا پوئتي ڪيترا ماڻهو مئا ڪيترا گهوڙا مئا بهرحال تمام بري حالت ٿي ابرهو پنهنجي ان لشڪر کي مارائي هڪڙي هاٿي تي ڀڄي پنهنجي ملڪ وڃي پهتو الله تعاليٰ هن کي انهي جي لاء بچايو ته جيئن هو عبرت وٺي انهي منان قدرت کي ڏسي ته الله تبارڪ وتعاليٰ جي

ترميهم بحجارة هڻن پيا انهن کي پٿريون من سجيل ساڪري جون پٿريون سجيل سنگ گل معرب آهي جنهن کان يا سجيل جهنم جي هڪڙي وادي آهي پوء انهي جا تايل ۽ تپايل هيا اهي پٿر اهي اچي هنن جي مٿان هنيون فجعلهم ڪعصف ماڪول پوء ڪري ڇڏيائين انهن کي جيئن اولڙ هوندو آهي کاڌل گاهه کاڌل هوندو آهي، اولڙ ٿي لتاڙجي ويندو آهي، اها حالت ٿي پئي. جيڪڏهن ڪوبا جانورن کي ڪجهه کائي ڪجهه لتاڙي ڇڏيندا آهن، اهڙو برو حال ٿيو جو هڪ ٻئي کي هاٿي ۽ جانور ائين لتاڙي ماڻهن کي تباهه ڪري ڦٽي پيو. رب تعاليٰ فرمايو، اهو سارو جيڪو انتظام اسان ڪيو هو، ان قريش جي عزت لاء ڪيو. اهي قريش پنهنجي عزت کي سنڀالين، ساري دنيا جي اندر گهمن ٿا. ۽ اتي الله تبارڪ وتعاليٰ هنن جي لاء وڏي ۾ وڏي عزت رکي آهي ۽ اتي هنن پنهنجي تجارت جا جيڪي ذرائع آهن اهي محفوظ ڪيا آهن عبدمناف اهو قريش جو وڏي ۾ وڏو ماڻهو هو ۽ ان کي چار پٽ هيا هڪ عظيم شخص هڪڙو هاشم عبد المطلب خواجا عبد المطلب جيڪو ڏاڏو هو نبي سائين جو هن جو پيء ٻيو عبد شمس ٽيو مطلب چوٿو نوفل اهي ماڻهو هيا جيڪي ڀائر هئا انهن جي پاڻ ۾ الفت هئي اهڙي طرح انهن معاهدا ڪيا هئا تجارتن جا جدا جدا مملڪت سان هاشم جيڪا ڪئي هئي تجارت روم وارن سان عبد شمس پنهنجو معاهدو ڪيو هو حبشي وارن سان ۽ مطلب معاهدو ڪيو هو يمن وارن سان نوفل جو معاهدو هو ايران سان ايترن ايترن پراهن ملڪن تي وڃي واپار تجارتون ڪري اتان کٽيا کائي اچي خوشحال ٿي گذاريندا ها، پاڻ به کائيندا ها، مسڪينن مسافرن جي به خدمت ڪندا ها، وڏي عزت سان رهندا ها. بهرحال انهن جا معاهدا تمام مضبوط رهيا ۽ تجارتون ۽ آزاديون سياري ۽ سانوڻ جون هنن جون يڪيون امن ۾ هيون. الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته هن واسطي جو جو اسان مانوس رکيو قريش کي قريش جي لاء دنيا ۾ محبت رکيسين ايلافهم انهن جي مانوس رکڻ لاء رحلة الشتاء والصيف، سفر کي ڪيوسين تيار، جيڪو سياري جو هيو ۽ ٻيو اونهاري جو سفر هيو. اهي سفر به هنن جي لاء اسان رکي ڇڏيا سي، جو پيا هلن ملڪن ۾ کاڌا پيتا کائن. رڳو انهيء لاء ته فليعبدوا رب هذا البيت، ته هن خانه ڪعبي جي مالڪ جي عبادت ڪريو. توهان کي الله تعاليٰ رزق ڏي، توهان کي عزت ڏي، ڪعبة الله جي توهان حفاظت ڪيو ۽ ان جي مالڪ جي توهان عبادت ڪريو، ان جي عزت ۾ ڪنهن کي شريڪ نه بڻايو. الذي اهو رب اطعمهم من جوع پنهنجو خاص احسان ٿو الله تعاليٰ ٻڌائي جن کي بک کان کارائيائين، بک کان محفوظ رکيائين، وآمنهم من خوف ۽ خوف کان به هنن کي محفوظ رکيائين جو دنيا ساري پريشاني ۾ هئي. ۽ غارت ۽ لوٽ کسوٽ ۾ مبتلا هئي، پر ڪعبي جي ادب ڪري نه ڪو چور ايندو هو نه ڪو ڊاڪو ايندو هو جو ڪو قريش جي مٿان اچي ڪو اذيت ڪري، رب تبارڪ و تعاليٰ اهو انعام ياد ڏياري ۽ انهن کي پنهنجي گهر جي جي اها جيڪا طفيليت ۽ خدمت هئي اها اها ياد ڏياري ٻڌائي ٿو ته ڏسو مان توهان کي ڪيڏو محفوظ رکيو اصحاب فيل جي زد کان توهان کي مان محفوظ رکيو قريش جي ايلاف لاء ۽ انهن جي محبت لاء مان سياري سانوڻ جا سفر مقرر ڪيا توهان انهيء رب تبارڪ و تعاليٰ جي عزت ڪريو، خانه ڪعبي جي عزت ڪريو، نبي جي تابعداري ڪريو، بجاء هن جو توهان مخالفت ڪريو. پوء هڪڙا اهڙا شخص آهن، جيڪي انهيء پنهنجي غذائيات ۾ ۽ خوراڪن ۾ ۽ خدمتن ۾ غلطيون ٿا ڪن. ڪنهن کي ڪهڙي قسم جي محنت ڪجي، ڪهڙي قسم جي محنت آهي، ماعون سورت ٿي اچي. ماعون سورت جو مطلب هي آهي، ماعون چئبو آهي معمولي شيون.

ته الله جي طرفان اهو مون کي خزانو مليل آهي ۽ رب تعاليٰ جي دين مون کي ٻين جا حقوق سمجهايا آهن، منجهيل جي خدمت مون کي سمجهائي آهي ۽ مسڪين جي رواداري ٻڌائي آهي، يتيم سان همدردي ۽ رن زال ۽ غريبن سان اخلاق سان هلڻ اهو سمجهايو آهي، تو اهڙا ماڻهو ڏٺا جيڪي انهيء دين جي مخالفت ٿا ڪن، دين معنيٰ انصاف، ان انصاف کي نٿا تسليم ڪن.

ٻيو هڪڙو هوندو آهي جو پاڻ ته نٿو کارائي سگهي پر ٻين ماڻهن کي چوي ته هن غريب کي کاڌو کارايو ۽ ان جي سفارش ڪري سفارش به نٿو ڪري اهڙي قسم جو بخل ۽ گندگي الله تعاليٰ سبحانه ته ڏسو ته ڪهڙي قسم جي توهان جي محنتون متفرق آهن هاڻي اهو به هڪڙو ماڻهو آهي جو ايتري قدر پاڻ انسان ٿي انسانن سان ظلم ڪري پاڻ غريب هيو پر هاڻي غريبن جي نٿو ڪري پاڻ مسڪين هيو ڪنهن مسڪين جي مدد نٿو ڪري

ڪڪڙ جي ٺونگن وانگر ٺونگا هڻيون ۽ پوء هليا وڃن فرمايائون اهي شخص الذين هم يراءون جيڪي ڪجهه ڏيکارو ڏيڻ جي لاء نماز پڙهن نيڪي جو ڪم ڪن پر عملن ۾ رياڪاري هجي نمائش هجي مقصد الله جي رضا نه پر مقصد پنهنجي عزت کي وڌائڻ هجي اهي شخص ويمنعون الماعون ۽ استعمال واري شين کي روڪين انهيء جون معنائون ٻه. معنيٰ، هن وٽ جيڪا استعمال جي شيء آهي، جيڪي عام طرح سان ماڻهو استعمال ڪندا آهن، لٺ ڪهاڙي يا ٻيون ڪي اهڙيون شيون، ٿانو ٿپو، جو هڪ ٻئي کي ڏئي وٺي وقت تي ماڻهو پنهنجو ڪم ڪندو آهي، اهي به نٿا ڏين.

ڇو ته اتي حضرت سيدنا ابراهيم نبي سائين جن جو نينگر وفات ڪري ويو هو پوء ڪافر خوش ٿيا انهي قريني سان حضرت شاهه صاحب جن به ائين ئي ٿا چون ڪافرن چيو ته بس هاڻي ڪم ختم ٿيو خطرو هو ته هن جو ڪو نسل پيدا ٿيندو ۽ اهو دين کي کڻي ائين هلندو پوء وري به اسان جي لاء اها ساڳي درد سري هوندي پر جڏهن سيدنا ابراهيم جيڪو بي بي ماريه رضي الله تعاليٰ عنها منجهان پيدا ٿيو نبي سائين جن کي مديني منور ۾ اهو هڪڙو پٽڙو ٿيو هو

ائين ڦري معنيٰ اها ڪوثر ۽ قرآن شريف جو هڪ هاڻي مطلب هي نڪرندو انا اعطيناڪ الڪوثر اي نبي اسان توکي ڏنو آهي قرآن معنيٰ قرآن پاڪ جي توکي دولت اسان عطا فرمائي آهي اها اهڙي شيء آهي جيڪا يڪ يڪي هلندي هي دين ۽ نبوت ۽ علم ۽ هدايت اها اسان ايتري ڏني آهي جو اها يڪي رهندي تنهن ڪري ڪنهن ماڻهو جو نسل هن کان وڌيڪ ٻيو ڪهڙو چئبو اهي سڀ مڃيندڙ تنهنجو نسل هن يا روحاني اولاد آ ساري

مطلق قرات قرآن جي فرض قرار ڏني آهي ڇو ته نماز جو جزو آهي باقي ان ۾ تعين فاتحه جي پوء اها احاديث سان وجوب جي حد تي آئي آهي تنهن ڪري اهو سوال ڪونه ٿيندو ته فاقرءوا ما تيسر ۾ جيڪو فاقرءوا امر آهي ان امر سان اهو ثابت ٿيل آهي ائين ناهي اجزا آهن نماز جا قرآن پاڪ اجزا اهي شيء جي ثبوت لاء لازمي هوندا آهن اجزا کان سواء شيء ٿيندي ڪانهي جيئن فرائض فرض کي ڇڏي ڏي ته نماز ضايع ٿي وڃي پوء اهو سوال ڪندا آهن ته اقرؤا جيڪڏهن امر آهي وجوب جي لاء جيڪڏهن اهو وجوب فرض ثابت ٿئي ته پوء ته قرائت فرض ٿئي پر جڏهن امر آهي استحباب جي لاء ته

اذا قرئ القرآن جي نماز جي ڳالهه آهي. تنهنڪري قرائت ثابت ٿي نماز ۾.